منافق مسلمانن کي سڏيندا ۽ چوندا ته اسين اوهان سان دنيا ۾ گڏ نه هئاسون ڇا؟ مسلمان چوندا ته هائو، پر پنهنجو پاڻ کي جوکي ۾ وڌو ۽ ايمان آڻڻ ۾ دير ڪندا رهيو ۽ نبوت ۾ شڪ آندو ۽ اوهان کي سڌن ٺڳي ڇڏيو تان جو الله جو حڪم آيو ۽ اوهان کي الله جي حڪم مڃڻ کان شيطان ٺڳيندڙ ٺڳي ڇڏيو.